ໂອ ອັນນີ້ນີ້ ມາເບິ່ງນີ້ດີເດ້ ເພາະມາຟັງເບິ່ງອັນໜຶ່ງແລະແມ່ນວ່າພວກເພິ່ນກໍຈັດສັນງົບປະມານ ພວກຂອງພວກເພິ່ນນີ້ແມ່ນວ່າມີຄະນະຈັດສັນອີ່ຫຼີ ແລະ ຂອງພວກເຮົານີ້ຢາກເຮັດ ຢາກເຮັດຄືແນວນີ້ແລະ ເຮົ າກໍໄດ້ ເຮົາກໍເຮັດຄືກັນ ແຕ່ວ່າພວກເຮົານີ້ອາດຈະເອົາແມ່ນຄະນະປະຈຳເປັນຜູ້ຈັດສັນ ຂອງພວກເພິ່ນນີ້ກໍ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນຄະນະກຳມະການຂ້າງໃນ ບໍ່ແມ່ນ ເພິ່ນມີເປັນຄະນະກຳມະການແຕ່ວ່າ ໂດຍເອົ າຈາກພາກສ່ວນອື່ນມາຢູ່ໃນຄະນະນີ້ນີ້ ແຕ່ຜູ້ນີ້ແລະແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ ຈັດສັນອັນນີ້ຂ້ອຍເອົາໃຫ້ໂຕນີ້ ໂຕນີ້ ໂຕນີ້ ຈັດສັນໄດ້ວ່າ ສ່ວນພວກເຮົານີ້ແລະແມ່ນສ່ວນຫຼາຍແລະແມ່ນກະຊວງການເງິນເປັນ ຜູ້ຈັດມາ ຈັດມາ ລັດຖະບານເນາະຈັດມາ ແມ່ນແລ້ວ ລັດຖະບານຈັດມາ ບໍ່ແມ່ນຝ່າຍສະພາຈັດ ເອົາມາສະພາຮັບຮອງເອົາຊື່ໆ ດີແທ້ແລະແມ່ນເຮົາຕ້ອງຈັດສັນ ດຽວນີ້ພວກເຮົາຢາກຈະເຮັດແນວນີ້ແຫຼະ ຊຸດທີ 9 ຢາກເຮັດຄືແນວນີ້ແຫຼະ